قانداق تەتقىق قىلىش، ئۇنى ھازىرقى رېئاللىق بىلەن قانداق باغلاش توغرىسىدا كۆرسەتمە بەرگەن. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن تارتىپ خىتاينىڭ ئايرىلماس پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان ئىكەن. ئۇ ئومۇمىي تارىخ ۋە مەخسۇس تارىخنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى ئەتراپلىق تەتقىق قىلىپ، بۇنى شىنجاڭنىڭ رېئاللىقى بىلەن زىچ باغلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى تەتقىقاتى ۋە ئۇنى شەرھلەشنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان. ما شىڭرۈينىڭ شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى دېگەندە ئۇنىڭ قايسى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى كۆزدە تۇتقانلىقى مەلۇم ئەمەس ھالبۇكى مىلادىيە يەتتە يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلى تاڭ سۇلالىسى قوشۇنلىرىنىڭ ئەرەب ئۇيغۇر قارلۇق بىرلەشمە قوشۇنلىرى بىلەن بولغان تالاس ئۇرۇشىدا ئۈزۈل كېسىل مەغلۇپ بولۇشىدىن كېيىنكى مىڭ يىل جەريانىدا بۇ رايونغا ئاياق بېسىپ باقمىغانلىقى بىر رېئاللىقتۇر ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا رايوندىكى ھەر قايسى مۇزېي قۇرۇلۇشلىرىغىمۇ كەڭ كۆلەمدە مەبلەغ سېلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىل تارىخىغا ئائىت مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى كۆزدىن يوقاتقان ياكى ئۇلارنى تۈپتىن ئۆزگەرتكەن

ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن بولغان قورچاق ئەمەلدارلىرىمۇ قاتناشقان.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي زىيارىتىدىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى نېد پرايسنىڭ ئېيتىشىچە، ئامېرىكا مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ زىيارىتىدىن ئۈمىد كۈتمەيدىكەن. نېد پرايس يۇقىرىقى سۆزلەرنى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت يىگىرمە ئۈچىنچى ماي دۈشەنبە كۈنى خىتايغا يېتىپ كېلىپ، ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش كۈنلۈك خىتاي زىيارىتىنى باشلاشنىڭ ھارپىسىدا ئېيتقان. ئۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۆتكەن جۈمە كۈنىدىكى ئاخبارات يىغىنىدا مۇنداق دېگەن. مەن كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىگە قىلىدىغان زىيارىتى توغرىسىدا شۇنى دېمەكچى، بىز باشلىنىش ئالدىدىكى بۇ زىيارەتتىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلىمىز. بىزنىڭ چۈشىنىشىمىزچە، ئۇنىڭ زىيارەتتە دۇچ كېلىدىغان پىلاندىكى چەكلىمىلەرگە ئاساسلانغاندا، بىز خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق مۇھىتىنى تولۇق كونترولسىز باھالاشنى قانات يايدۇرۇش ئۈچۈن كېرەك بولغان زۆرۈر تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بېرىشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى كۈتمەيمىز. نېد پرايس يەنە كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ چوقۇم ھەرىكەت قىلىشى ۋە ئۇنىڭ مۇستەقىل ھەرىكەت قىلىشىغا يول قويۇلۇشى كېرەك دەپ قارايدىغانلىقىنى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ پاكىت بىلەن دوكلات قىلىشى كېرەك دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتقان. مىشېل باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ چوڭقۇر گۇمان ۋە تەنقىدلىرى ئىچىدە باشلانغان. نېد پرايس باياناتىدا يەنە ئالىي كومىسسارنىڭ شىنجاڭدىكى ۋەھشىيلىك ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە ئائىت مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدىغان پاكىتلار ئالدىدا داۋاملىق سۈكۈتتە تۇرۇشى چوڭقۇر ئەندىشە قىلارلىق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، ئامېرىكا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى دائىرىلىرىنىڭ مۇسۇلمانلارنى ئاساس قىلغان ئۇيغۇر ۋە شىنجاڭدىكى باشقا ئېتنىك دىنىي گۇرۇپپىلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئېتنىك قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارىتىلغان جىنايەتلەردىن داۋاملىق قاتتىق ئەندىشە قىلىدۇ، دېگەن. بلۇمبېرگ خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، مىشېل باچېلېت دۈشەنبە كۈنى دىپلوماتلار بىلەن ئۆتكۈزگەن ئېكران يىغىنىدا ئۆزىنىڭ بۇ ھەپتە ئۇيغۇر ئېلىدا ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىنىڭ تەكشۈرۈش بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ قوش رەئىسلىرىدىن كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېيمىس مەكگوۋېرن كېلەر ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي كۈچكە ئىگە بولىدىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا سېلىنمىنى كۆپەيتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان جېف مېركلى بىلەن جېيمىس مەكگوۋېرن يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنى ئۆزلىرىنىڭ ئاۋام پالاتاسى ۋەتەن بىخەتەرلىك تۆۋەن كومىتېتى بىلەن كېڭەش پالاتاسى خامچوت كومىتېتىنىڭ مەسئۇللىرىغا يازغان بۇ ھەقتىكى خېتىنى ئېلان قىلغان خەتتە ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدىكى چەكلىمىلەرنى قاتتىق ئىجرا قىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا سېلىنمىنى كۆپەيتىپ بېرىشنىڭ مۇھىملىقى ئەسكەرتىلىپ، بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئامېرىكىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىش ھەرىكەتلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش، ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىنى قوغداش، كىشىلىك ھوقۇقنى مۇداپىئە قىلىش ۋەدىسى توغرىسىدا كۈچلۈك سىگنال بېرىدۇ، دېيىلگەن. ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى تاموژنىدا تۇتۇپ قالسىمۇ بىراق رادىيومىز يېقىندا بۇ خىل مەھسۇلاتلارنىڭ ۋاسىتىلىك ھالدا ئامېرىكا بازىرىغا كىرىۋاتقانلىقىنى بۇنىڭ ئىچىدە چاچ مەھسۇلاتلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى خەۋەر قىلغان دۆلەت مەجلىسى ئىلگىرى بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا قوشۇمچە يىگىرمە يەتتە مىليون دوللار ئاجراتقان ئىدى لېكىن ئاۋام پالاتا ئەزالىرى ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى تەلەپ قىلغان يەتمىش مىليون ئۈچ يۈز توققۇز مىڭ دوللار پۇلنى تولۇق بېرىشنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەتتە بىز شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا شۇنداقلا خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچى يۆتكەش ئارقىلىق كەڭ كۆلەمدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنىڭ قورقۇنچلۇق دەلىل ئىسپاتلىرى تۈپەيلى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا يېتەكچىلىك قىلدۇق بىزنىڭ نىيىتىمىز ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىنىڭ ئويلىمىغان يەردىن قۇللۇقنى قوللاشقا شېرىك بولۇپ قالماسلىقىدۇر دېيىلگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ خەتكە كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبيو بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىسمۇ ئىمزا قويغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەكتەپلەردە چەكلىگەندىن بۇيانقى بەش يىل ئىچىدە دۆلەت ئورتاق تىلى نامىدىكى خىتاي تىلىدا ئوقۇتۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇرۇپ بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى رايوندىكى مەكتەپلەردە ئاتالمىش دۆلەت تىل-يېزىقىدا ئوقۇتۇشنىڭ تولۇق قاپلىنىشى ئىشقا ئاشۇرۇلغان. لېكىن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، قىسقىغىنە بەش يىل ئىچىدە ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇتۇشنى بىكار قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي تىلىدا ئوقۇتۇشنى نورمال يوللار بىلەن تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىكەن. كۆزەتكۈچىلەر بۇنداق جىددىي ئۆزگىرىشنىڭ پەۋقۇلئاددە رادىكال تەدبىرلەرنى تەلەپ قىلىدىغانلىقى ۋە بۇنىڭ مەكتەپ يېشىدىكى بالىلارنىڭ مائارىپ ساپاسى ۋە نورمال ئۆسۈپ يېتىلىشىگە بولغان يامان تەسىرىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەكتەپ يېشىدىكى بالىلار ۋە ئۆسمۈرلەرنىڭ ئاتالمىش دۆلەت ئورتاق تىل-يېزىقى بىلەن ئوقۇتۇلۇش نىسبىتى پۈتۈن رايون مىقياسىدا تولۇق قاپلىنىپ بولغان. رايوندىكى ئوقۇش يېشىغا توشمىغان بالىلارنىڭ يەسلىگە كىرىش نىسبىتى توقسان سەككىزدە ئون توققۇز پىرسەنت، توققۇز يىللىق مەجبۇرىي مائارىپ نىسبىتى توقسان بەش پۈتۈن ئاتمىش توققۇز پىرسەنت، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە كىرىش نىسبىتى توقسان سەككىز پۈتۈن سەكسەن يەتتە پىرسەنتكە يەتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇتۇشنى بىردەك بىكار قىلىپ، ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كۆپلەپ خىتاي ئوقۇتقۇچىلارنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغانىدى. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ مائارىپ ھوقۇقىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن. كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت بۇ ھەپتە ئۇيغۇر ئېلىدا زىيارەتتە بولىدىغان بىر ۋاقىتتا،

مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان پروگراممىلارنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن يىگىرمە سەككىزىنچى مايغىچە خىتاينىڭ گۇاڭجۇ، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق شەھەرلىرىدە ئېلىپ بېرىلماقچى بولغان زىيارىتى بۈگۈن

بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە مىشېل باچېلېت يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنى دىپلوماتلار بىلەن ئۆتكۈزگەن ئېكران يىغىنىدا ئۆزىنىڭ بۇ بىر ھەپتىلىك ئۇيغۇر ئېلى زىيارىتىنىڭ تەكشۈرۈش بولمايدىغانلىقى بەلكى خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈشنى ئاساس قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىنمۇ يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتىگە ئاخبارات ساھەسىنىڭ قاتناشتۇرۇلمايدىغانلىقى بۇ زىيارەتنىڭ ئىككى تەرەپنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن يېپىق ھالدا ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ قېتىملىق زىيارەت بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن بۇيانقى خىتاينى تۇنجى قېتىم زىيارەت قىلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى جۈملىدىن ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتىدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈشنى ھەممىدىن مۇھىم ئورۇنغا قويۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن

بىز بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ۋە باشقا نۇرغۇن كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە تەتقىقاتچىلار خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھەققىدە پەرەزلىرىمىزنى ئەمەس بەلكى نۇرغۇنلىغان ئىشەنچلىك ئىسپاتلارنى ئوتتۇرىغا قويدۇق ئەگەر خىتايدىن باشقا دۆلەت بولغان بولسا ئاللىبۇرۇن نەچچە قېتىم تەكشۈرۈلۈپ بولغان بولاتتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتىنىڭ يۇقىرى چەكلىمىلىك زىيارەت بولىدىغانلىقىنى ئېيتىۋاتىدۇ لېكىن ئالىي كومىسسار خىتاينىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشتا چىڭ تۇرسا يەنىلا تەكشۈرۈشكە پۇرسەت بولۇشى مۇمكىن ئىدى بىز يىللاردىن بېرى خىتايدىن ئىبارەت بۇ مۇستەبىت ھاكىمىيەتنىڭ باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ئاڭلىتىپ كەلدۇق، ئۇ بۇ ئەھۋاللارنىڭ ھەممىسىدىن خەۋەردار، ئۇ ئاشۇ مەسىلىنىڭ مەركىزىدە تۇرۇۋاتىدۇ، ھازىرقى گەپ ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن يۈزلەشكەندە بۇنىڭغا قارىتا قانداق ھەرىكەت قىلىشىدا، بۇ ئۇنىڭ خىزمىتى ۋە ئۇنىڭ مەجبۇرىيىتى، خالاس. You know, but but that's what her job is. That's what her mandate is. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈپ كۆرۈشى ئۈچۈن بۇ ھالقىلىق پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى ئاگنېس كالامارد باياناتتا مۇنداق دېگەن مىشېل باچېلېتنىڭ شىنجاڭغا قىلغان زىيارىتى بۇ رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھەل قىلىشتىكى ھالقىلىق پۇرسەت. بۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقەتنى يوشۇرۇش ئۇرۇنۇشلىرىغا قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر مەيدان جەڭدۇر. ھالبۇكى، ئالتە كۈن داۋاملىشىدىغان بۇ زىيارەتتە ئۇ پەقەت شىنجاڭدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ يۈزىنى سىيپاپ ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن. ئەمما ھېچ بولمىغاندا باچېلېتنىڭ زىيارىتى چوقۇم

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ب د ت نىڭ مۇستەقىل كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق نازارەتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا كىرىشىگە رۇخسەت قىلىشىنى كۆپ قېتىم تەلەپ قىلغان ئىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى نېد پرايس ئالدىنقى ھەپتىلەردە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي زىيارىتىدىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى

ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان جىنايى قىلمىشلارنى ئېنىقلاش جەريانىدا نازارەتسىز، چەكلىمىسىز زىيارەت قىلىشى ئىنتايىن مۇھىم. ئۇ زىيارىتى جەريانىدا زىيارەت قىلىش ھوقۇقى چەكلەنگەن ياكى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنغان ئەھۋاللارنى چوقۇم خاتىرىلىشى ۋە خەلقئاراغا ئاشكارىلىشى كېرەك. ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىلىرىمىزدا بىز بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىنكار قىلىدىغان بىر قاتار ئىجتىمائىي تاراتقۇ تەشۋىقاتلىرى، شۇنداقلا خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خىتايغا بېرىپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە نەق مەيداندىن خەۋەر ئىشلەشتە ئۇچرىغان توسالغۇلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن ئىدۇق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مىشېل باشلېت خانىمنىڭ خىتاي زىيارىتى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى باشلېت خانىمنىڭ بەرگەن باياناتلىرىدىن بۇ يەردە بىر تەكشۈرۈش ئەمەس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نەچچە قېتىم ئىپادە قىلغىنىغا ئوخشاش بىر دېپلوماتىك بىر زىيارەت قىلىدىغانلىقى ئۆزىنىڭ بايانلىرىدا مەيدان قىلدى. بۇ بىزنى بەكمۇ ئەپسۇسلاندۇرىدىغان بىر ھادىسە. بىز باچلېت خانىمدىن بۇنداق بىر زىيارەتنىڭ پايدىلىق بولمايدىغانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى سۇيىئىستېمال قىلىشىغا يول ئېچىپ بەرمەسلىكىنى قانچە قېتىم ئاگاھلاندۇرغان بولساقمۇ، ئەمما باچلېت خانىمنىڭ بۇ زىيارىتى،

سوفى رىچاردسون خانىم ئاخىرىدا مۇنداق دېدى. بۇ زىيارەت پەقەتلا مىشېل بەچلېتنىڭ ياكى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسىنىڭ ئىشەنچلىكلىك دەرىجىسىنىڭ قانداقلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەيدۇ، بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىمى پۈتكۈل BDT كىشىلىك ھوقۇق سىستېمىسىنىڭ زادى قانداق يۈرۈتۈلىدىغانلىقى ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا ئۇنىڭ زادى قانچىلىك فۇنكسىيەگە ئىگە بىر ئورگان ئىكەنلىكىدەك ھەقىقىي يۈزىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ئەمما بىز يەنىلا ئۇنىڭ بۇ ھەپتە ئاخىرىدا نېمە دەيدىغانلىقىغا قارايمىز. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، BDT نىڭ بىر ئەمەلدارى مىشېل باچلېتنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بىر تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىنى زىيارەت قىلىدىغانلىقىنى، ۋە خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرى بىلەن مۇستەقىل كۆرۈشىدىغانلىقىنى دەلىللىگەن. خەۋەرگە قارىغاندا، باشلېت يەنە ئۇيغۇر رايونى ھەققىدە كېچىكتۈرۈلگەن دوكلات ۋە بۇ زىيارەت ھەققىدە ئايرىم ئايرىم ھالدا دوكلات تەييارلايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن، ئەمما ھەر ئىككىسىنىڭ ئېلان قىلىنىش ۋاقتىنى ئېيتمىغان. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسىنىڭ يىگىرمىنچى ماي كۈنىدىكى باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە، مىشېل باشلېت يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن يىگىرمە سەككىزىنچى مايغىچە ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتى داۋامىدا گۇاڭجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا نۇتۇق سۆزلەيدىكەن. ئۇيغۇر رايونىنىڭ. قەشقەر ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىنى زىيارەت قىلىدىكەن ۋە شەنبە كۈنى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى چاقىرىپ بۇ قېتىملىق زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرىدىكەن بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. ئىلى پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تۇتقۇندىكى ئوقۇتقۇچىلار ھەققىدە رادىيومىزغا كەلگەن ئىنكاستا يىگىرمىنچى ئەسىردە ياشىغان ئاتاقلىق ناخشىچى ئابدۇۋەلى جارۇللايېپنىڭ ئوغلى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىسى ترېنېر بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنغان ئىدى.
مۇخبىرىمىزنىڭ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى دەلىللىنىش بىلەن بىرلىكتە، تۇتۇلۇشىغا جامائەتچىلىك ئىشلىرىدىكى يېتەكچىلىك رولىنىڭ سەۋەب بولغانلىقى ئاشكارىلاندى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىنكاس قىلىنىشىچە، ئىلى پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ئىلمىي ئىزدىنىشلىرى ۋە ئوقۇتۇش ئىشلىرى بىلەنلا ئەمەس، بەلكى مىللىي ئۆرپ-ئادەتلەرگە سادىق ھالەتتە ياشاشتەك ھايات شەكلى بىلەنمۇ جەمئىيەتكە تەسىر كۆرسەتكەن. مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئوتتۇز نەچچە ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىسى مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرلىرى ئۆزئارا مەشرەپ ئوينىغان. بۇ مەشرەپتە ئۇنىۋېرسىتېت ماركسىزم ئىنستىتۇتىنىڭ پارتىيە ياچېيكا سېكرېتارى ئابدۇللا ئىسمائىل پاششاپ رولىنى ئوينىغان بولسا، تەنتەربىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى تېرنېر بەختىيار ئابدۇۋەلى يىگىت بېشلىق قىلغان. غۇلجىدىكى سەرخىل زىيالىيلارنىڭ بۇ مەشرىپى ئىلى جەمئىيىتىدە مىللىي ئۆرپ-ئادەتلەرنى تېخىمۇ سۆيۈش ۋە قەدىرلەش قىزغىنلىقى پەيدا قىلغان بولسا، خىتاي دائىرىلىرىدە ئەندىشە پەيدا قىلىپ، ئۇلارنىڭ بۇ پائالىيەتلىرى پارتىيە رەھبەرلىكىدىن ئۇزاقلىشىش ۋە دۆلەتتىن ياتلىشىش كەيپىياتى دەپ قارالغان. ئەمما ئەينى چاغدا ھۆكۈمەتنىڭ مەشرەپنى چەكلىگەن ئېنىق ھۆججىتى ياكى قانۇن بەلگىلىمىلىرى بولمىغاچقا، دائىرىلەر بۇ ئوقۇتقۇچىلارنى ئاشكارا ھالدا مەشرەپتىن توسىيالمىغان. پەقەت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدا چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندا، ئۇلارنىڭ شۇ چاغدىكى مەشرىپى دىنىي ئەسەبىيلىك ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ تەشۋىقات سەھنىسى دەپ قارىلىپ، مەزكۇر مەشرەپتىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ھەممىسى ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلغان. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە تېرنېر ۋە جامائەت ئەربابى ۋە مەشرەپنىڭ سابىق يىگىتبېشى بەختىيار ئابدۇۋەلى ئەڭ دەسلەپتە تۇتقۇن قىلىنغان. ئىلى پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتۇش باشقارمىسىنىڭ بىر خادىمى تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئەمما بەختىيار ئابدۇۋەلى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بەرمىدى. ھا، مۇرات بەگ، قانداق ئەھۋالىڭىز، ياخشىمۇ؟ ياخشى. قاراڭ، مانا سىزدىن بىر گەپ بار، سورايدىغان، ما بەختىيار، سىز ما بەختىيار بىلەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم قاچان. بەختىيار بىلەن سىز قاچان كۆرۈشكەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم؟ بەختىيار بىلەن سىز قاچان كۆرۈشكەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم؟ ما سىزنىڭكى خىزمەتدىشىڭىز. تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىسى بەختىيار بىلەن دەۋاتىمىز قاچان كۆرۈشكەن سىز ئەڭ ئاخىرقى قېتىم؟ مۇرات بەگ گەپ قىلىڭ. بەختىيار بىلەن سىز قاچان كۆرۈشكەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم؟ ۋەي، بارمۇ سىز ما تېلېفوندا. نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان غۇلجىدىكى زىيالىيلار قاتلىمىنىڭ ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى ياسىنجان ئەپەندى مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ مەشرەپ پائالىيىتى ھەققىدە توختالدى. ئوڭ تەرەپتىكى مۇشۇ بەختىيار ئابدۇۋەلى دېگەن شۇ ئەمدى بۇ ئاشۇ ئىلى پېداك ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاشۇ ئوقۇتقۇچىلارنىڭ جىگىت بېشى بۇلارنىڭ مەشرىپى بار ھە بۇلارنىڭ مەشرىپىدا ئاشۇ نىجات سوپىدىن تارتىپ ھەممىسى ئويناتتى مۇشۇ ئابدۇل مۇشۇ رەھمەت رەھىمجان ئاشتاق. ئۇنىڭ دېيىشىچىمۇ مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تۇتقۇندىكى ئوقۇتقۇچىلىرىدىن نىجات سوپى دىلمۇرات ئاۋۇت ۋە ئابدۇللا ئىسمائىللار بۇ مەشرەپنىڭ ئاكتىپ ئەزالىرى بولغان بولسا، تېرنېر ۋە جامائەت ئەربابى بەختىيار ئابدۇۋەلى مەشرەپتە يىگىت بېشى بولۇش سۈپىتى بىلەن غۇلجا جەمئىيىتىدىكى ئىجتىمائىي پائالىيەتلەردىمۇ بەلگىلىك رول ئوينىغان. ئەمدى ئۆزى مەملىكەت ئىككىنچى دەرىجىلىك رېپېر، ئاشۇ چوڭ ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ مۇسابىقىلىرىدا ئاشۇ نېمە چالىدۇ؟ ساز چالىدۇ. قابىلىيىتىمۇ خېلى بار. مەكتەپتىمۇ خېلى ئابرۇيى بار. جەمئىيەتتىمۇ خېلى ئابرۇيى بار. مۇنداق ئادەم. دېيىلىشىچە، مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى غۇلجىدا مەشرەپ ياشلىرى ئۆزئارا پۇتبول مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگەندە، بەختىيار ئابدۇۋەلى تىرېنېرلىق قىلغان. ئەمدى ما بەختىيار دېگەن ئەمدى بۇ شۇ ياشلارنىڭ جىگىت بېشى ھەم بۇنىڭكى بۇ ئاشۇ مەشرەپنىڭكى ھېلىقى مەشرەپ نامايىشقا چېتىلدى بۇ بەختىيارنىڭ ئىشلىرى. شۇ چاغدا تەنتەربىيە مەيدانلىرىغا سۇ قويۇۋېتىلىپ، مۇسابىقە دەخلىگە ئۇچرىغاندا، بەختىيار ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلار بىلەن سۆزلىشىپ، دائىرىلەرنىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ توغرا بولمىغانلىقى ۋە بۇنىڭ جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىق كەيپىياتىغا تەسىر يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان. شۇ ۋاقتىدا شۇ ئاش مەشرەپ بولغان چاغلىق مەيدانغا سۇ قويۇۋەتكەن چاغدا مۇشۇ بەختىيار ئارىلىشىپ نېمىشقا قويىسىلەر دەپ ئاشۇ ۋۇجىڭنىڭكى بىلەن ئاشتاق نېمە قىلىۋاتقان ۋاقىتلىرىتى شۇلا ئەمدى نېمە بولدىمىكى. رادىيومىزغا كەلگەن ئىنكاستا دېيىلىشىچە بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ ئەينى چاغدىكى بۇ يوللۇق ئىنكاسلىرىغا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە ھۆكۈمەت بىلەن قارشىلىشىش ۋە جەمئىيەتتە مىللىي قۇتراتقىلىق پەيدا قىلىش دەپ خاراكتېر بېكىتىلگەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېت سىياسىي بۆلۈمىنىڭ خادىمى دەسلەپتە سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشكە تەمشەلگەن بولسىمۇ، ئۇ بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ ئىسمىنى ئاڭلىغان ھامان ئۆزىنىڭ بۇ ئىشلاردىن خەۋىرى يوقلۇقىنى ئەنسىز شەكىلدە بىلدۈردى. بەختىيار، نىمېندې تىيۈ لاۋشى. ئۇ بۇ ھەقتە قانۇن تارماقلىرىدىن مەلۇمات سورىشىمىزنى تەۋسىيە قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ نۆۋەتتە تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ۋاسىتىلىك ھالەتتە ئىشارەتلىدى. ئىنكاستا يەنە تەكشۈرۈلۈش داۋامىدا بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ مەكتەپتىكى ئاتالمىش مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەسى كۈچلۈك ئوقۇغۇچىلارنى رىغبەتلەندۈرگەنلىكىمۇ ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ئۇنىڭغا ئالاقىدار جىنايى پاكىتلارنىڭ كۆپەيتىلگەنلىكى قەيت قىلىنغان. ياسىنجان ئەپەندى بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ مەكتەپ قورۇسىدا بىر ئاشخانا ئاچقانلىقى ۋە بۇ ئاشخانىدا بىر قىسىم تۇرمۇشىدا قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىلارغا ھەقسىز تاماق بېرىلگەنلىكى. بەختىيار ئاكا مەكتەپتە چىلا ئاشخانا ئېچىۋالغان، بىر ئىككى چىلا ئاشخانا ئېچىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ ئىقتىسادى ناچار ئوقۇغۇچىلارغا ھەقسىز تاماق بېرىپ، بۇ ئىشلىرى ئېنىق ئەمدى بۇ ئىشلىرى ئېنىق بىلىمەن. دىمەن نۆۋەتتە تۇتقۇندىكى ئوقۇتقۇچىلاردىن ئابدۇرېشىت خەمىتنىڭ بۇ ئاشخانىدا بەختىيارغا ھەمكارلىشىپ بىر مەزگىل ئىشلىگەنلىكىنى ئەسلەپ ئۆتتى. ئابدۇرېشىت خەمىت دېگەن بالا بۇ ئاشۇ بەختىيار ئابدۇۋەلىلەرنىڭ قوشنىسى بولىدىغۇ يېقىن. بۇ بەختىيار ئاكام ئاشخانا ئاچقان چاغدا ئانچە مۇنچە ياردەملىشىپ ئاشۇنداق ئىشلارنى قىلاتتى. ئاشۇ ئابدۇرېشىت ياردەملىشىپ قىلاتتى. ئاشۇنداق قىلغان چاغدا مۇشۇ ئابدۇرېشىت خەمىت شۇ ياردەملىشىپ قىلىپ بېرەتتى دە. ئۇ يەنە بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە ياشاپ ئۆتكەن ئاتاقلىق ناخشىچى ۋە درامما ئارتىسى ئابدۇۋەلى جارۇللايېۋنىڭ ئوغلى ئىكەنلىكى، ئۇنىڭدا ساقلانغان دادىسى ۋە دادىسىنىڭ سەپداشلىرىغا ئائىت يازما ماتېرىياللار ۋە سەنئەت ئەسەرلىرىنىڭمۇ ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىغا سەۋەب بولغانلىق ئېھتىماللىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بەختىيار ئابدۇۋەلى ئابدۇۋەلى جارۇللايېۋنىڭكى ئوغلى بولىدۇ. بۇلار بىر قىز، بىر ئوغۇل. بۇ بەختىياركامدا ئەمدى ئاشۇ بۇرۇنقى كونا مۇزىكا دەيلەرمۇ خېلى بار. مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئىنتىزام تەكشۈرۈش خادىمى مەكتەپتىن تۇتقۇن قىلىنغانلارنى ئەسلەش جەريانىدا بەختىيار ئابدۇۋەلىنىڭمۇ تۇتقۇنلار قاتارىدا ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. ئەدەبىياتتىن شۇ ئەدەبىيات فاكۇلتېتىدىن كىملەر بار؟ ئەدەبىياتتىن مېنىڭ شۇ نىجات دېگەننى ئاپكەتتى دەيدۇ. ئۇنى ئۇنى دېگەنى. نىجاتنى ئاپكەت.

ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىيۇندا ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا باشقۇرۇش ئىدارىسى تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنغان ۋە ئۇنىڭ بۇيۇملىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن ئىدى. ھەتتا بۇ ئادەم چېچى خام ئەشيا قىلىنغان بۇيۇملارنىڭ لاگېردىكى ئۇيغۇرلارغا باغلىنىدىغانلىقى گۇمان قوزغىغان ئىدى. ئەمما لوپ ناھىيەسىدە قۇرۇلغان مەزكۇر چاچ بۇيۇملىرى سانائەت باغچىسىنىڭ يېقىنقى ئىككى يىلدا تېخىمۇ زورايغانلىقى، قۇللۇق ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلارنىڭ ئون مىڭغا يەتكەنلىكى مەلۇم بولدى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىدا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنى قامىغان لاگېرلىرى، ئۇنىڭدىكى قىيىن قىستاق ھەمدە مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، مەجبۇرىي ئورگان كۆچۈرۈش ھەمدە يۇقىرى تېخنىكىلىق تەدبىرلىرى ئاشكارىلىنىپ، دۇنياغا خىتاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرسەتكەن بولسا، خىتاينىڭ يەنە بۇنىڭ بىلەنلا قالماي ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل ناملاردا زامانىۋى قۇللار ئەمگىكى شەكلىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشى دۇنيانى يەنە بىر قېتىم چۆچۈتمەكتە، بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلىنىپ، ئامېرىكىغىچە ئېكسپورت قىلىنىۋاتقان چاچ مەھسۇلاتلىرىنىڭ غايەت زور ساندىكى قۇللۇق ئەمگىكى ۋە لاگېردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ چاچلىرىغا باغلىنىشلىق بولۇشى ئۆتكەن ئەسىردىكى يەھۇدىيلار ئۇچرىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يەنە بىر قېتىم كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىغا ئەينەن نامايان قىلغان ۋەقە بولدى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى تۇنجى قېتىم ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىيۇندا ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياسالغان دەپ گۇمان قىلىنغان سەككىز يۈز مىڭ دوللار قىممىتىدىكى ئون ئۈچ توننىغا يېقىن چاچ مەھسۇلاتلىرىنى چېگرىدە تۇتۇپ قالغان ۋە شۇندىن ئېتىبارەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلار ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرنىڭ چاچ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەشكە باشلىغان ئىدى. بۇلار خوتەن ۋىلايىتىنىڭ لوپ ناھىيەسىدە قۇرۇلغان چاچ مەھسۇلاتلىرى سانائەت باغچىسى تەۋەلىكىدىكى مېيشىن چاچ مەھسۇلاتلىرى شىركىتى ۋە خاۋلىن شىركەتلىرىنىڭ ئىشلەپچىقارغان چاچ مەھسۇلاتلىرى بولۇپ، خىتاي دائىرىلىرى بۇ كەسىپلەر سانائەت باغچىسىنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى لاگېرلارنى قۇرۇۋاتقان ئوخشاش مەزگىلدە خوتەن لوپتا تۆت يۈز مو يەرنى ئىگەللەپ قۇرۇشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرگەن ئىدى. ھالبۇكى يېقىنقى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن مۇناسىۋىتى بارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان بۇ چاچ بۇيۇملار سانائەت باغچىسى يېقىنقى ئىككى يىلدا يەنىمۇ كۆلەملەشكەن. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاساسلىق تەشۋىقات تور سۇپىسى بولغان تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون بىرىنچى ماي ئېلان قىلغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، لوپتىكى بۇ چاچ بۇيۇملىرى كەسىپلىرى باغچىسىغا ئۈچ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كۆچۈپ كېلىپ يەرلەشكەن كارخانىلارنىڭ سانى ئەللىك ئىككىگە يەتكەن. ئۇلارنىڭ يەرلىكتىن ئىشلىتىۋاتقان ئىشچىلار سانى ئون مىڭغا يەتكەن. سانائەت باغچىسىنىڭ ئىگىلىگەن ئومۇمىي كۆلىمى بىر مىڭ يەتتە يۈز موغا يېتىپ بارغان. خەۋەرلەردىن ئاشكارىلىنىشىچە يەنە ھازىر بۇ جايدا جەمئىي يەتمىش ئىككى چاچ بۇيۇملىرى ئىشلەپچىقىرىش سېخلىرى بار بولۇپ، ئۇلاردا ئادەم چېچى خام ئەشيا قىلىنغان يۈز خىلدىن ئارتۇق مەھسۇلاتلار ئىشلەپچىقىرىلماقتا. ئىكەن. بۇ چاچ بۇيۇملىرى كەسىپلىرى باغچىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندە جەمئىي يىگىرمە تۆت شىركەت يەرلەشكەنلىكى، بۇلاردا يەرلىكتىن تۆت مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى. يىگىرمە ئالتىنچى فېۋرال، شىنجاڭ ئىقتىساد گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە خوتەن لوپ ناھىيەسىگە جايلاشقان شىنجاڭ ماكايا چاچ ئىشلەپچىقىرىش چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشچىسى ئابدۇلخەير ئوبۇلقاسىم ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئايدا زاۋۇتقا كىرگەن. ئايلىق كىرىمى ئۈچ مىڭ يۈەندىن ئېشىپ كەتتى دەپ تەشۋىق قىلىنغان خىتاي ئىچىدىكى چاچ بۇيۇملىرى زاۋۇتلىرىنىڭ چىقارغان ئىشچى قوبۇل قىلىش ئېلانلىرىدا چاچ تىكىش ئىشچىلىرىنىڭ مائاشى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن سەككىز مىڭ يۈەندىن يۇقىرى بېكىتىلگەنلىكى مەلۇم بولدى ئامېرىكا ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى ئاياغلاشتۇرۇش كۈرىشىدە باشلامچىلىق رولىنى ئويناۋاتقان بولۇپ ئامېرىكىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بۇ يىل ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن رەسمىي يوسۇندا كىرىشىدۇ. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە، ئۇيغۇر رايونىدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دېگەن پەرەز بىلەن چېگرىدە تۇتۇپ قېلىنىدىكەن. ئەگەر شىركەتلەر بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىقى يوقلىغىنى قايىل قىلارلىق پاكىتلار بىلەن ئىسپاتلاپ بېرەلىسە، ئاندىن ئامېرىكىغا كىرگۈزۈلىدىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان بولۇپ، يېقىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن جەمئىي يىگىرمە يەتتە مىليون دوللاردىن ئارتۇق قوشۇمچە خامچوت ئاجراتقان ئىدى. ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى، سىبىپىنىڭ، خەلقئارا سودا ئىشخانىسىنىڭ مۇتەخەسسىسى دوكتور ۋېرجىنىيا ۋاكى خانىم رادىيومىزنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەنگەن چاچ مەھسۇلاتلىرىنى توسۇپ قېلىش ئەھۋالى ۋە يېڭى تەرەققىياتلار ھەققىدە سورىغان سوئالىغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇردى. ئۇ جاۋابىدا، بىز تۇتۇپ قېلىش ۋە قويۇپ بېرىش بۇيرۇقى ئاستىدىكى شىنجاڭدىكى ياكى شىنجاڭغا ئۇلانغان ئورۇنلارغا قارشى توسۇشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز دېگەن ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، تەپسىلىي ئۇچۇر بىلەن تەمىن ئەتمىگەن. بىز ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتونغا يېقىن ۋىرجىنىيا شتاتىدىكى مەخسۇس ئادەم چېچىدىن ئىشلەنگەن چاچ مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدىغان كۆلىمى بىر قەدەر چوڭ بولغان دۇكان ۋە بازارلارنى زىيارەت قىلىپ، خىتايدىن كىرىۋاتقان چاچ مەھسۇلاتلىرىنىڭ نىسبىتى ۋە مەنبەلىرى ھەققىدە يىپ ئۇچى ئىگىلەشكە تىرىشتۇق. ھالبۇكى بۇ چاچ دۇكانلىرىدا سېتىلىۋاتقان چاچلارنىڭ تاۋار ماركىسىدىكى كېلىش مەنبەسىنى، ئىشلەپچىقىرىلغان ۋە ئېكسپورت قىلىنغان دۆلەتنى كۆرسىتىدىغان بەلگىلەر ھەممىسى ئېلىۋېتىلگەنلىكى مەلۇم بولدى. It's natural brown?
Yeah. Yeah, this one is. Where is from those hairs originally? بىز دۇكاندار ۋە مال ساتقۇچىلاردىن بۇ ئادەم راست چاچلىرىنىڭ نەدىن ئىمپورت قىلىنغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇلار بىردەك جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى ياكى خىتايدىن كىرگەن ئەمەس دەپ جاۋاب بېرىشتى. بىز دۇكاندارلاردىن خىتاينىڭ قۇل ئەمگىكى ياكى لاگېردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ چېچىدىن چاچ ئىشلەپ ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقىدىن خەۋىرى بار يوقلىغىنى سورىغىنىمىزدا بولسا بىلمەيمىز دېيىشتى. ئىلگىرى بىز لوپتا، يېرىم پىششىقلاپ ئىشلەنگەن چاچ قوشۇمچە بۇيۇملىرىنىڭ سېتىش زەنجىرىنى ئېنىقلاش جەريانىدا ئۇلارنىڭ ئاساسەن خىتايدىكى شىركەتلەردە ماركا چاپلىنىپ، گۇاڭجۇ، چىڭداۋ ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە باشقا جايلارغا ئەۋەتىلىدىغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى مۇدىرى سوفىي رىچاردسون لوپتىكى چاچ كەسىپلەر باغچىسىنىڭ داۋاملىق كېڭىيىۋاتقانلىقى ۋە ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئەڭ چوڭ چاچ ئىمپورت قىلىنىۋاتقان دۆلەت بولۇپ كېلىۋاتقانلىقىغا جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
بۇ خەۋەرلەردىن شۇنى كۆرۈۋاتىمىزكى، بۇ ئاگاھلاندۇرۇلغان شىركەتلەر ئۆزىنىڭ گۇمانلىق ئىشلەپچىقىرىشىنى يەنىمۇ كەڭ داۋام قىلىۋاتىدۇ، ئەمما ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى يوشۇرۇش تاكتىكىلىرىنىمۇ ئۆستۈرۈۋاتىدۇ، مەھسۇلاتنى مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىپ، ئۇنى يەنە باشقا جايغا يۆتكەپ قاچىلاش ياكى ماركا چاپلاش، قۇل ئەمگىكى ئىشلىتىۋاتقانلارنىڭ ھەر خىل چەكلىمىلەردىن قېچىشتا ئومۇميۈزلۈك قوللىنىپ كەلگەن تاكتىكىلىرى. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا بىر نەچچە ھەپتە قالغان بىر پەيتتە بۇ پاكىتلىق خەۋەرلەرنىڭ ئاشكارىلىنىشىچە مەزكۇر قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىنىڭ تەخىرسىزلىكى ۋە ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تېخىمۇ ئىسپاتلايدۇ. بولۇپمۇ مەزكۇر قانۇننى ئىجرا قىلىۋاتقان ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى قاتارلىق تارماقلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن ئىمپورت قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ۋە تەدبىر قوللىنىپ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشنى چەكلەشتە قانداق تاكتىكا ۋە ئىستراتېگىيە قوللىنىشىغا باغلىق.

مەيلى ئۇ چاچ بۇيۇملىرى بولسۇن ياكى باشقا مەھسۇلاتلار بولسۇن، بىز خىتايدىن ئىمپورت قىلىنىۋاتقان ھەرقانداق مالدىن قاتتىق ئاگاھ بولۇشىمىز كېرەكلىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. بۇ قۇللۇق ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش يالغۇز مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنىدەك تەدبىرلەرگىلا باغلىق بولۇپ قالماستىن، بۇ ھەرقانداق. ئىستېمالچىلاردىن بىر مەسئۇلىيەتنى تەلەپ قىلىدۇ ئامېرىكىدىكى ئىستېمالچىلارنىڭ مال سېتىۋالغاندا ساتقۇچىلاردىن بۇ ماللارنىڭ مەنبەسىنىڭ بىخەتەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشنى تەلەپ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاسان ئەمەسلىكىنى كۆرۈپ يېتىۋاتىمىز ئىستېمالچىلارمۇ ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغاندا بۇ خىل ماللارنى ئېكسپورت قىلىش داۋاملىشىدۇ ئامېرىكىدا ئىجرا قىلىنىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش يېڭى قانۇنىنىڭ دۇنيانىڭ باشقا جايلىرى تەرىپىدىنمۇ قوبۇل قىلىنىشى ва барлык истемалчылар өзінің һушярлыгын ашырышы керек Um, you know, because we have seen that it's very hard to expect consumers to question the origins of everything that they buy, and it is you know reasonable for you know, to expect companies to provide that information.
خىتاينىڭ ئىستىقباللىق سانائەت تەتقىقات تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا خىتاي كەسىپ ھەپتىلىكى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان ئانالىزىدا كۆرسىتىشىچە، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ۋە يىگىرمىنچى يىللىرى كورونا يۇقۇمى بارغانسېرى ئېغىرلاشقان، مەزگىللەردە تاموژنا كونترول قىلىش بىر قەدەر قاتتىق بولغانلىقى قاتارلىق سەۋەبلەردىن چاچ ئېكسپورتى قاتتىق زەربىگە ئۇچراپ يىگىرمە سەككىز پۈتۈن ئوندا بەش تۆۋەنلىگەن بولسىمۇ، ئەمما، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئەللىك سەككىز پىرسەنت ئاشقان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاينىڭ چاچ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورت مىقدارىدىكى ئالدىنقى ئۈچ رايون بولسا ئامېرىكا، نىگېرىيە ۋە بىرازىلىيە ئىكەن. ئىلگىرى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان مېھرىگۈل تۇرسۇن، گۈلبار جېلىل، زۇمرەت داۋۇت قاتارلىق ئونغا يېقىن لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ھەممىسى لاگېردا چاچلىرىنىڭ چۈشۈرۈلگەن ياكى قىسقا كېسىلىۋېتىلگەنلىكى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىپ، دۇنيا جامائەتچىلىكىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپ، دۇنياغا سېتىۋاتقان چاچلىرىنىڭ لاگېردىكىلەرنىڭ مەجبۇرىي ئېلىنغان چاچلىرى ئىكەنلىكىدىن ئاگاھلاندۇرغان ئىدى. بۇ ھەقتە ھازىر فرانسىيەدە تۇرۇۋاتقان گۈلبار جېلىلوۋا تۇتقۇنلارنىڭ چاچلىرىدىن ھازىرمۇ خىتاينىڭ پايدىلىنىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. مەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى كىرگەن ۋاقىتتا بىر ئايدىن كېيىن چېچىمىزنى چۈشۈرۈۋەتتى.
ئىككىنچى قېتىم ئىككى مىڭ ئون يەتتە دېكابىردا ئىككىنچى قېتىم يەنە چېچىم چۈشەتتى. مۇشۇ كەمگىچە لاگېردا يەڭ تۇتۇۋاتقان، يەڭ تۇتۇپ يەنە ئاكىرىپ چاچلىرىنى سېتىپ تىجارەتكە ئايلىنىپ، پۈتكۈل دۇنيانى بۇ خىتاي كونترول قىلىۋاپتۇ. خىتاينىڭ ئاشۇ چاچلىرىنى ئالغان ئاغزىقان بىلسۇنكى ئاشۇ ئۇيغۇرنىڭ قېنى. بايكوت قىلىش كېرەك، ئالماس كېرەك. مېنىغۇ مەن قازاقىستانلىققا قويۇپ بەردى خىتايلار

ئىككىسى شۇ تېخىچە لاگېردا. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارلىقىغا يۆتكەپ كېلىنگەن ما شىڭرۇي لوپ ناھىيەلىك چاچ بۇيۇملار كەسىپلەر باغچىسىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى يانۋار مەخسۇس زىيارەتتە بولغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. كۆزەتكۈچىلەر بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرۇپ، ما شىڭرۇينىڭ مەخسۇس لوپ ناھىيەسىدىكى چاچ بۇيۇملىرى كەسىپلەر باغچىسىنى زىيارەت قىلىشى

مەن ئۆزۈم تۇرغان شۇ قىز ئاياللار كامپىسىدا پۈتۈن قىز ئاياللارنىڭكى چاچلىرى پۈتۈنلەي چۈشۈرۈۋېتىلگەن. دېمەك شۇلارنىڭ چاچلىرى نەگە كېتىدۇ. بىز دائىم ئاڭلايتتۇق ھەمدە شۇ يەردىن بۇلارنىڭ چاچلىرى پۈتۈنلەي سۈنئىي چاچلارنى ياسايدىكەن، ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئېۋەتىدىكەن دەپ ئاشۇنداق ئاڭلايتتۇق. ئەمدى ھازىر بۇ خوتەن ۋىلايىتى شۇ يەردىكى ئەرزان ئەمگەك كۈچىدىن پايدىلىنىپ، قۇل ئىشچىلارنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ يەنە بۇ زاۋۇتنى تەرەققىي قىلدۇرغىنى ھەم كېڭەيتكىنى دېمەك تۇتقۇنلارنىڭ كۆپەيگەنلىكىدىن، قۇل ئىشچىلارنىڭ قۇل زاۋۇتلىرىنىڭ، تېخى بارلىقىدىن، مەۋجۇتلۇقىدىن، كامپا لاگېرلىرىنىڭ تاقالمىغانلىقىدىن دېرەك. ئەگەر مۇشۇ BDTدىكى باش كومىسسار ئاشۇ Bachelet خانىم زىيارەتكە بېرىش توغرا كەپ قالسا، ئەڭ ئالدى بىلەن شۇ كامپا لاگېرلارنى تەكشۈرۈش كېرەك، قۇل زاۋۇتلىرىنى تەكشۈرۈپ، شۇ يەرلەرنى كۆرۈش كېرەك. خىتايلار تەييار ياساپ بەرگەن شۇ مەيداننى، شۇ مەنزىرىنى ئەمەس، نەق مەيدان زىيارەت قىلىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. ئەلۋەتتە بۇ ئىنتايىن مۇھىم دەپ ئويلايمەن. چاچ بازىرىنىڭ يەر شارلىشىشىغا ئەگىشىپ، خىتاي چاچ مەھسۇلاتلىرى، چاچ سانائىتىگە يېڭى تەرەققىيات سۇپىسى تەييارلاۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي يەرمەنكە تورىغا قارىغاندا، خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۈچىنچى سېنتەبىردىن بەشىنچى سېنتەبىرگىچە گۇاڭجۇ شەھىرىدە ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك چاچ كۆرگەزمىسى ئېچىپ، ئۆزىنىڭ چاچ مەھسۇلاتلىرىنى، ماركىلىرىنى ۋە تېخنىكىلىرىنى دۇنياغا نامايان قىلماقچى ئىكەن.

شۇنىڭدەك يېقىن ئارىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتىدىغان ئىككىنچى كېڭەش يىغىنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى مەملىكەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ، ئۇيغۇر جامائەتچىلىكىنىڭ دىققەت نەزىرىدە بولماقتا. ئامېرىكا، ياۋروپا، ئاۋسترالىيە، تۈركىيە ۋە باشقىمۇ دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن بىر قاتاردا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى قان قېرىنداشلىرىنىڭ تەقدىرىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىنى ھەل قىلىشتا داۋاملىق پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە پائالىيەتچىلىرىدىن چوڭ ئۈمىدلەر كۈتمەكتە. بىز ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتىدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇلارنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئىگىلىدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىلى، تالغىر ناھىيەسىنىڭ تۇرغۇنى ئازات قۇربانوف ئەپەندى دولقۇن ئايسە باشلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پائالىيىتىنى يۇقىرى باھالاپ مۇنداق دېدى.
قۇرۇلتاي ناھايىتى نۇرغۇن ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ. ئوڭاي ئەمەس، بىر دۆلەتتىن بىر دۆلەتكە بېرىپ، بىر چوڭ ئىمپېرىيەنىڭ ئوتتۇرىسىغا كىرىپ، بىزنىڭ ۋەتىنىنىڭ

ئۈمىدنى ئۈزمىشىمىز كېرەك. مەڭگۈلۈك ھېچ نەرسە يوق. شۇڭلاشقا مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھازىر مانا ھەرقانداق ئىشلار بولۇۋاتىدۇ. بىزنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، سوت كوللېگىيەسى ماشاقتا قۇرۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭكى مىللىي ئازادلىق كۈرىشىنىڭ داۋاملىشىپ پۈتۈن دۇنياغا قانات يېيىۋاتقان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭكى بىر كىشىلىك ئانا ۋەتەن تۇپرىغىغا دېگەن خىزمىتىمىزنى ئاتقۇرۇش ئۈچۈن ماڭغۇۋاتىمىز ۋە كېلەچەكتە ئۈمىدىمىز بار. مۇنداق قىلىپ مۇشۇ ئۆتكەن مىللىي كېڭەشنى خۇدايىم بۇيرۇسا ئامان ئېسەن ئۆتكۈزۈپ قويساق يەنە ئۆزگىرىشلەر كىرىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنما يەنە ئۆزگىرىشلەر كىرگۈزۈۋاتىدۇ، ئاشۇ يەرلىك قېرىنداشلىرىمىز بۇ ئىشلار ئەمەلگە ئاشىدۇ دەپ ئويلايمەن. بۇنىڭ ئۈچۈن يەنە بىزگىما سەۋر كېرەك. ھازىرقى ۋەزىيەت يەنە ئوڭاي ئەمەس، پۈتۈن دۇنياغا ئۆزگىرىش كىرىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنما ھەرىكەت قىلساق، ھەممىمىز بىرلىكتە ئىش قىلساق، بۇ ئىشلار چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئەتە ئەمەس، ئۆگۈن ئەمەس، ئۇزاق ۋاقىتلار كېتىدۇ مۇمكىن، بىراق بەرىبىر بىز ئۆزىمىزنىڭ ئەركىنلىك، ئازاد، مۇستەقىل دۆلىتىمىزنى قولىمىزغا كېلىدۇ دەپ ئىشەنچىم كامىل مېنىڭكى.
ئازات قۇربانوف بۇ جەھەتتە قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشتىكى ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلاشنىڭ بىرىنچى ئورۇندا تۇرۇش لازىملىقىنى، بۇ يۆنىلىشتە كۆپلىگەن ئىشلارنىڭ قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى يەنە بىر ۋەكىلى، ئۇيغۇر خانىم-قىزلىرىنىڭ ئاكتىپى گۈلبانۇم باقىيېۋا خانىم بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئېغىر پاجىئەدە قېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى، ئامېرىكا باشلىق بەزى غەرب دۆلەتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلىۋاتسىمۇ، خەلقىمىزگە قارىتىلغان زۇلۇم تېخىلا داۋام قىلىۋاتىدۇ. بىزگە تىلى، دىلى، دىنى جەھەتتىن يېقىن مەملىكەتلەر، خەلقلەر، بەزى خەلقئارا تەشكىلاتلار سۈكۈت ساقلاپ ياتىدۇ. مېنى مۇشۇ ئىنتايىن قاتتىق ئويلاندۇرىدۇ ۋە ئەپسۇسلاندۇرىدۇ.

قازاقىستاندا ھەممە شارائىتلار بار، ئانا تىللىق مەكتەپلەرنى ساقلاپ قېلىش ئارقىلىق مەدەنىيىتىمىزنى، سەنئىتىمىزنى، ئۇرپ-ئادەتلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىشقا ئىمكانىيەت بار. بىزنىڭ يەنە ئىككىنچى مەسىلىمىز بۇ مىللىي دەۋا مەسىلىسى. ياشاۋاتقان دۆلەتلىرىمىز قانۇنلىرىغا بويسۇنغان ھالەتتە شۇ قانۇندىن چىقماي بىز مىللىي دەۋارىمىزنى داۋاملاشتۇرۇش، زۇلۇمنى ئاشكارىلىشىمىز كېرەك ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭكى بۇ مەسىلىسى دەپ قارايمەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئەتراپىغا بارلىق تەشكىلاتلار بىرلىشىپ ماددىي، مەنىۋى تەرەپتىن بىر بىرىمىزنى قوللاپ، پەقەت تىغ ئۇچىنى خىتاي دۈشمىنىمىزگە قاراتقان ھالەتتە بىز بىرلىككە كېلىپ دۈشمەننى يېڭىشقا شارائىتلار تۇغدۇرۇلىدۇ.
ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ تۇرغۇنى، ياشلار مەشرىپىنىڭ ئاساسىنى قۇرغۇچى بەختىشات مەمەتباقىيېۋ ئەپەندى ھازىر ئۇيغۇرلار ئالدىدا نۇرغۇن مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ تۇرغانلىقىنى،

ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتتىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى بارلىق جازا لاگېرلىرىنى دەرھال تارقىتىشنى تەلەپ قىلىشى دۇنيانىڭ باشقىمۇ دۆلەتلىرى قاتارىدا قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىمۇ قاتتىق خۇشال قىلدى ھەم تېخىمۇ ئىلھاملاندۇردى دەپ ئويلايمەن. مەن يېقىندا گېرمانىيەدە بولىدىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككىنچى كېڭەش يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تېخىمۇ بىرلىك سەپ قۇرۇپ، خىتاينىڭ خەلقىمىزگە قاراتقان زۇلۇمىنى توختىتىشقا بار كۈچىنى سالىدۇ دەپ ئۈمىد قىلىمەن. ھازىر ۋەزىيەت ھەقىقەتەنمۇ بىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇرەككەپ ۋە جىددىي.

ما شىڭرۇينىڭ بۇ ئالتە ئايدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا مۇقىملىق، تېررورىزمغا زەربە بېرىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى دېگەنلەرنى تەكرار تەكىتلىشى، تاراتقۇلار ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدا ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قاراتقان سىياسىتىگە قارىتا سوئال قويماقتا. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيا ئۇيغۇرنىڭ ما شىڭرۇي دەۋرىدىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتى ناملىق ئوبزورىدا بولسۇن.
ما شىڭرۇي دەۋرىدىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتى. ئۇيغۇر دىيارىدا چېن چۇەنگونىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇلغان ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقىنىغا يېرىم يىل بولدى ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى چېن چۇەنگونىڭ ۋەزىپىسىدىن توختىتىلىپ ما شىڭرۇي ئىسىملىك گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ سابىق ئۆلكە باشلىقى چېن چۇەنگونىڭ ئورنىغا تەيىنلەنگەنلىكى خىتاي ئاخباراتلىرى تەرىپىدىن ئېلان قىلىندى بولۇپمۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى سەۋەبلىك خىتايغا قىلغان تۈرلۈك بېسىم جازا تەدبىرلىرى يولغا قويۇشى بىلەنلا ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن بۇ خىل ئەمەلدار ئالماشتۇرۇش ھادىسىسى خەلقئارادا ۋە ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا تۈرلۈك قىياسلارغا سەۋەب بولغانىدى ھەتتا نۇرغۇن ئانالىزچى ۋە تەتقىقاتچىلار بۇ ھادىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ خىتايغا بولغان بېسىمىنىڭ روشەن نەتىجىسى دەپمۇ خۇلاسىلىگەن ئۇنداقتا ما شىڭرۇي دەۋرىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىدە چېن چۇەنگو دەۋرىدىكىدىن پەرقلىق ئۆزگىرىش بولدىمۇ ئۇ ھالدا بىز ئالدى بىلەن ما شىڭرۇي ۋە چېن چۇەنگو دەۋرىدىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىگە كۆز يۈگۈرتۈپ باقايلۇق ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا چېن چۇەنگو ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن كۈنىدىكى نۇتقىدا ئۆزىنىڭ شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش يېڭى ستراتېگىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان بۇ ۋەجىدىن ئۇ ۋەزىپىگە ئولتۇرۇپلا ئۇيغۇر دىيارىدا ئالدى بىلەن ئوتتۇز مىڭدىن ئارتۇق ساقچى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ كوچا كويلىرىغا قەدەمدە بىر تەكشۈرۈش پونكىتى ئورۇنلاشتۇردى ئۇ ۋەزىپە تۇتقان مەزگىلدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنىڭ سانى يەتتە مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇققا يېتىپ پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىغىچە ئاتالمىش بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش پونكىتلىرى قاپلىدى ئىككىنچىدىن چېن چۇەنگو ئۇيغۇر دىيارىدا ئومۇميۈزلۈك نازارەت قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ كىشىلەرنىڭ قول تېلېفونلىرىغا كومپيۇتېرلىرىغا نازارەت دېتاللىرىنى مەجبۇرىي قاچىلىدى ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتلىرىنى ئومۇميۈزلۈك مۇسادىرە قىلىش بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئومۇميۈزلۈك كېسىپ تاشلىدى ئۇيغۇر دىيارى ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزئارا بېرىش كېلىشىدىن تارتىپ شەھەر رايون ھەتتا كوچا ئاتلاپ سىرتقا چىقىشىغىچە تەقىب ئاستىغا ئېلىنىپ ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان ئالاھىدە كىنىشكا يەنى ياخشى پۇقرالىق كىنىشكىسى بولمىغانلارنىڭ رايون ئىچىدىكى ئەركىن بېرىش كېلىشلىرى چەكلەندى ئۈچىنچىدىن ئۇيغۇرلارنى جاڭ چۈنشيەن دەۋرىدە تۈرگە ئايرىپ ئارخىپلاشتۇرۇلغىنى بويىچە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش لاگېرغا تۈرمىگە قاماشنى باشلىدى ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى ئاجىز ياشانغان ئاتا ئانىلار پەرزەنتلىرىدىن ئايرىلىپ ئاتالمىش ياشانغانلار لاگېرىغا قامالدى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى بولسا تۆمۈر رېشاتكا سىم تورلار بىلەن تۆت ئەتراپى قامال قىلىنغان ئاتالمىش ياتاقلىق يەسلى مەكتەپ، ئەمەلىيەتتىكى بالىلار لاگېرلىرىغا مەھكۇم قىلىندى. ئۇيغۇر ياشلىرى تۈركۈم-تۈركۈملەپ خىتاي كارخانىلىرىغا قۇل ئىشچى قىلىپ سېتىلدى. ئۇيغۇرلار تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن بۇزغۇنچىلىق، زۇلۇم ۋە قاباھەتلەر چېن چۈەنگو دەۋرىدە دۇنيانىڭ كۆزىدىلا ئوچۇق-ئاشكارا يۈز بەردى. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي ھۆكۈمىتى چېن چۈەنگونىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ۋەزىپىسىدىن توختىغانلىقى، ئۇنىڭ ئورنىغا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ ئۆلكە باشلىقى گۇاڭدۇڭ سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق سېكرېتارى ما شىڭرۇينىڭ ئالمىشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى ما شىڭرۇي شۇ قېتىمقى ۋەزىپىگە ئولتۇرۇش يىغىنىدا ئۆزىنىڭ خىزمەت نىشانى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى شۇنداقلا شى جىنپىڭغا مەڭگۈ ساداقەتمەنلىك بىلەن خىزمەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەردى ئۇ بۇ ھەقتىكى ۋەدىسىنى تۆۋەندىكى بەش نۇقتىغا يىغىنچاقلىغانىدى بىرىنچىسى پارتىيەگە بولغان ساداقەتتە چىڭ تۇرىدىغانلىقى بايرىقىنى روشەن قىلىپ شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغان سوتسىيالىزم قۇرۇش ئىدىيىسىنى ياخشى ئۆگىنىپ ئىدىيە سىياسەت ۋە ھەرىكەتتە مەركەز قىلغان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلايدىغانلىقى ئىككىنچى، يېڭى دەۋردىكى خىتاينىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش دۆلەت ستراتېگىيەسىنى توغرا ۋە مۇكەممەل ئىجرا قىلىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكنى شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ ئاساسلىق نىشانى قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلىقى، ئاسان قولغا كەلمىگەن بۇ تىنچ ۋە مۇقىم ۋەزىيەتتە ئۆزگىرىش بولۇشىغا قەتئىي يول قويمايدىغانلىقى، ئۈچىنچى، ئىقتىسادنى يۇقىرى سۈپەتتە تەرەققىي قىلدۇرىدىغانلىقى. تۆتىنچى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش پىرىنسىپىدا تەۋرەنمەي، پارتىيەنى قاتتىق باشقۇرۇشتىن ئىبارەت سىياسىي مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقى، يېڭى دەۋردىكى ياخشى ئەمەلدار ئۆلچىمى ۋە شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرىنىڭ لاياقەتلىك ئۆلچىمىدە چىڭ تۇرۇپ، پۈتكۈل ئاپتونوم رايون تەۋەسىدىكى كادىرلارنىڭ يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچە بىر بىرىگە باغلانغان، دۆلەت مەنپەئەتى ۋە ئومۇملۇقنى ئورتاق نىشان قىلغان، بىر نىيەت بىر مەقسەتتىكى كادىرلار قوشۇنى بىلەن سىياسىي خىزمەت مۇھىتى يارىتىش بەشىنچى سىياسىي ئىنتىزام ۋە قائىدىلەرگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ مەركەزنىڭ سەككىز تۈرلۈك بەلگىلىمىسى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۇسۇللىرىغا ئاساسەن ئىشنى ئۈنۈمى نەتىجىسى بىلەن قىلالايدىغان بولۇش ۋە ھاكازالار دەرۋەقە مەيلى چېن چۈەنگو بولسۇن ياكى ما شىڭرۈي بولسۇن ھەر ئىككىسىلا ۋەزىپىگە ئولتۇرۇش نۇتقىدا شى جىنپىڭ ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سادىق چاكىرى بولىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەرگەن چېن چۈەنگو شۇ ۋەدىسىنى شى جىنپىڭنىڭ كۈتكىنىدەك ئورۇنلىغان ئىدى شۇ ۋەجىدىن ئۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغاندا شى جىنپىڭ ئۇنىڭ خىزمەتلىرىگە يۇقىرى باھا بەرگەن ما شىڭرۈيمۇ چېن چۈەنگو دەۋرىدە بارلىققا كەلگەن ئاتالمىش ئاسان قولغا كەلمىگەن مۇقىملىقنىڭ بۇزۇلۇشىغا قەتئىي يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى مانا بۈگۈن ما شىڭرۈينىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كەلگىنىگە يېرىم يىل بولدى. ئۇ كەلگەندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا چېن چۈەنگو دەۋرىدىكىدىن پەرقلىق ھادىسىلەر بارلىققا كەلدىمۇ؟ خۇددى ما شىڭرۈي ۋەدە قىلغىنىدەك، ئۇ ئۇيغۇر دىيارىغا قەدەم باسقاندىن بۇيان ئىزچىل سۆز ۋە ھەرىكەتلىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بېكىتكەن ئاتالمىش شىنجاڭنى يېڭىچە ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى داۋام قىلىپ كەلدى. يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ جەنۇبتىكى نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئازايتىش، جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنى خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆي ماكانلىرىنى چېقىش باشقا جايلارغا كۆچۈرۈش ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە يۆتكەش قاتارلىق تۈرلۈك ۋاسىتىلەر بىلەن خىتايلارغا سىڭدۈرۈۋېتىش لاگېرلارغا داۋاملىق قاماش قۇل ئىشچى قىلىش ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتايلاشتۇرۇش قاتارلىقلار چېن چۈەنگو دەۋرىدىن بۈگۈنگىچە ئىزچىل داۋام قىلىپ كەلدى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىدە قىسمەن يوشۇرۇن قىرغىنچىلىقتىن ئاشكارا قىرغىنچىلىققا ئۆتۈشتىكى مۇھىم دەۋر بولغانىدى تاكى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغا كەلگۈچە ۋاڭ لېچۈەن جاڭ چۈنشيەن ۋە چېن چۈەنگودىن ئىبارەت بىرىنچى قول شىنجاڭ ئەمەلدارلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا قاتتىق ۋاسىتە بىلەن باشقۇرۇش، يۇمشاق ۋاسىتە بىلەن باشقۇرۇش ۋە يىلتىزدىن يوقىتىشتىن ئىبارەت سىياسەتلەرنى يۈرگۈزگەن. لېكىن بۈگۈن ما شىڭرۈي بولسا ئون نەچچە يىل ئاۋۋالقى ئاتالمىش شىنجاڭ ۋەزىيىتىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق بولغان، ئۆتكەن بەش يىلدىن بۇيان بىر قېتىممۇ تېررورلۇق ۋەقەسى يۈز بېرىپ باقمىدى دەپ تەرىپلىنىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدا ۋەزىپە ئۆتەشكە قويۇلغانىدى. لېكىن بۈگۈن ما شىڭرۈي بولسا ئون نەچچە يىل ئاۋۋالقى ئاتالمىش شىنجاڭ ۋەزىيىتىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق بولغان ئۆتكەن بەش يىلدىن بۇيان بىر قېتىممۇ تېررورلۇق ۋەقەسى يۈز بېرىپ باقمىدى دەپ تەرىپلىنىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدا ۋەزىپە ئۆتەشكە قويۇلغانىدى دېمەك ئۇيغۇر دىيارى ئاللىبۇرۇن خىتاي ھۆكۈمىتى ئارزۇ قىلغىنىدەك مۇقىم ۋە تىنچ بىر ماكانغا ئايلانغان بولۇپ ما شىڭرۈي دەۋرىدە ئۇيغۇر دىيارىغا ئائىت خەۋەرلەردە ئىقتىسادقا ۋە نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ باياشات تۇرمۇش يارىتىلغانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ بەختلىك خۇشال خۇرام باياشات تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈلگەنلىكىگە ئائىت تەشۋىقاتلارغا كەڭ ئورۇن بېرىلىشى سەۋەبسىز ئەمەس ئەلۋەتتە بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر ئۇچۇرلارنىڭ خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى قاپلىشى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ قانۇنلۇق ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداشقا ئائىت قانۇنلارنى ئېلان قىلىشى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق كارخانىلار مەھسۇلاتلارنىڭ ئۆز دۆلەتلىرىگە كىرىشىنى چەكلىشى قاتارلىق خىتاينىڭ خەلقئارا ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈۋاتقان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ما شىڭرۈينىڭ ئالدىغا قويۇلغان يېڭى مەسىلە بولۇپ ما شىڭرۈينىڭ بۈگۈن خەلقئارانىڭ خىتايغا ۋە ئۇيغۇر دىيارىغا بولغان سەلبىي قاراشلىرىنى ئۆزگەرتىشتىنمۇ مۇھىم ۋە جىددىي ۋەزىپىسى يوق

چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى دەل خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاتالمىش نامراتلىقنى يوقىتىش سىياسىتى نامىدا باشلانغان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىكى ئاتالمىش ئىككىنچى نۆۋەتلىك مەركەز شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىدىن كېيىن يەنى شى جىنپىڭ دەۋرىدە ئەڭ يۇقىرى پەللىگە يېتىپ ئۇيغۇرلارنى يىلتىزىدىن يوقىتىش باسقۇچىغا كۆتۈرۈلگەن ما شىڭرۈي ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلىدىن تارتىپ خىتاي ئالەم تېخنىكىسى گۇرۇھى شىركىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارلىق ۋە باش دىرېكتورلۇق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان بولۇپ بۇ بولسا خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ھەربىي سانائەت كارخانىسىدۇر بۇ كارخانا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى سەۋەبلىك قارا تىزىمغا ئېلىنغان ئەللىك توققۇز خىتاي ئۇچۇر تېخنىكا كارخانىلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ما شىڭرۈي گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك پارتكومنىڭ مۇئاۋىن سېكرېتارى گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقانىدى ئاتالمىش ئىككىنچى قېتىملىق مەركەز شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىدىن كېيىن خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شەھەرلەرگە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئون ئىككى ۋىلايەت ۋە ئوبلاستى بۆلۈپ بېرىلگەندە گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى قەشقەر خوتەن قاتارلىق ئۈچ ۋىلايەت بىر ئوبلاستقا مەسئۇل قىلىنغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ما شىڭرۈي گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىگە مەسئۇل بولۇپ ئۆمەك باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىغا كەلگەن ئۇ قەشقەر قاتارلىق جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مائارىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئاممىۋى ئەسلىھەلەر قۇرۇلۇشى تېبابەت پەن تېخنىكا قاتارلىق ساھەلەرنى مەبلەغ

بولۇپمۇ ئادرىيان زېنز ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلغان نەنكەي دوكلاتىدىكى خوتەن ۋىلايىتىدىن خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىكى خىتاي كارخانىلىرىغا سېتىلغان ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلىرىنىڭ ئەھۋالى بۇنىڭغا ئىسپات بولالايدۇ مەسىلەن گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى ئاتالمىش شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش نامىدا يۇقىرىدا ما شىڭرۈي تىلغا ئالغان مائارىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پەن تېخنىكا تېبابەت قاتارلىق تۈرلۈك ساھەلەردە ئايرىم ئايرىم ھالدا ياردەم سىياسەتلىرىنى يولغا قويغان بولۇپ نەنكەي ھۆججىتىدىكى گۇاڭدۇڭغا يۆتكەلگەن ئۇيغۇر ياشلىرى دەل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ياردەم بېرىش نامىدا ئېلىپ بېرىلغان. دېمەك، ما شىڭرۇي خۇددى ۋاڭ لېچۈەن، جاڭ چۈنشيەن ۋە چېن چۈەنگولارغا ئوخشاشلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالىي مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى ئۆزىگە قىبلىنامە قىلغان. ما شىڭرۇي دەۋرىدە قاتتىق باستۇرۇش چوڭ تۇتقۇنلارنىڭ بولماسلىقى ما شىڭرۇينىڭ يېڭىچە سىياسەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىدىن بولماستىن بەلكى خىتاينىڭ ئاۋۋالقى يىللاردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى نەتىجىسىدە ئۇيغۇرلارنى باش كۆتۈرۈش ئىمكانلىرىدىن پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلىغانلىقىدىندۇر خالاس

You've been listening to Radio Free Asia.